ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນພາສາລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວທີ່ຢືນຢົງຄົງຢູ່ມາແລ້ວຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີ ແມ່ນໂຮງຮຽນພາສາລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວຂອງສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວໃນລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕາລີ ນີ້ຄົງບໍ່ມີໃຜໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນໄດ້ວ່າບໍ່ແມ່ນ ເພາະມັນແມ່ນແທ້ອີ່ຫຼີ ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວເລີ່ມຂຶ້ນໃນສະໄໝ 80 ໂດຍຄວາມບາກບັ່ນ ແລະ ສົດຊ່ວຍກັນຂອງຊຸ ມຊົນໃນລັດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ສະຫຼະແທ້ໆ ແມ່ນນາຍຄູທັງຫຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນການສອນພາສາລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ ເຊັ່ນ ສອນຟ້ອນນາດຕະສິນ ເປັນຕົ້ນ ພວກເຫຼົ່ານີ້ກະທຳດັ່ງນັ້ນມາແຕ່ສະໄໝ 80 ໂດຍບໍ່ຈົ່ ມ ຫຼື ບໍ່ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈໃດໆ ໂດຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດທ່ານ ເດດ ສີແສງລັດ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວລັດ New South Wales ດັ່ງນີ້ ໂອເຄ ທ່ານປະທານ ສີແສງລັດ ກ່ຽວກັບໂຮງຮ່ຳ ໂຮງຮຽນສອນພາສາລາວ ວັດທະນະທຳລາວຂອງພວກທ່ານນີ້ນາ ແມ່ນວ່າພວກທ່ານຕັ້ງຂຶ້ນມາຈັກປີແລ້ວເນາະ ໂຮງຮຽນລາວ ສອນພາສາລາວຢູ່ລັດນິວຊາວເວວນີ້ ແມ່ນສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວຕັ້ງ ຂຶ້ນມານີ້ ຊື່ວ່າໂຮງຮຽນລາວລ້ານຊ້າງ ອື ຕັ້ງຂຶ້ນມາແຕ່ປີ 1982 ເທົ້າສູ່ມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ຢຸດຈັກປີ ສອນທຸກວັນເສົາ ແຕ່ເກົ້າໂມງຫາສິບສອງໂມງ ນີ້ຄືແປວ່າ ມັນ ມັນ ມັນຖືກຕັ້ງຂຶ້ນມາດົນນານແລ້ວ ແລ້ວພວກທີ່ວ່າຮຽນແລ້ວ ຫຼື ວ່າຮຽນຈົບໄປຈາກໂຮງຮຽນຂອງພວກທ່ານນີ້ນະ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຍັງໃດ ຫຼືວ່າເປັນແນວໃດເນາະ ໂຮງຮຽນລາວເຮົານີ້ໄດ້ສອນຄົນລຸ້ນນັ້ນນະ ໄດ້ກາຍເປັນພໍ່ເປັນແມ່ ເຂົາເຈົ້າເອົາລູກເຂົາເຈົ້າກັບ ຄືນເຂົ້າມາໂຮງຮຽນເຮົາອີກຕື່ມແລ້ວ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ແມ່ນ second generation ແທ້ໆລະນີ້ ທີ່ກັບມາຮຽນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເອົາລູກເຂົາເຈົ້າກັບມາຮຽນນີ້ ແລ້ວພວກທີ່ວ່າຮຽນຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ບໍ່ແມ່ນ ອັນນາ ຄັນ ຄັນວ່າປາກພາ ສາລາວ ກໍບໍ່ແມ່ນປາກພາສາລາວແບບຝຣັ່ງຂີ້ນົກບໍ່ ບໍ່ ພວກທີ່ມາຮຽນຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ພາສາລາວນີ້ດີ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກນົບ ຮູ້ຈັກໄຫວ້ ຮູ້ຈັກໃຊ້ພາສາລາວຖືກຕ້ອງ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກະເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເປັນ ກຳລັງແຮງໃນການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີຂອງລາວເຮົາໄວ້ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍນີ້ ລະມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ພວກທີ່ວ່າຮຽນແລ້ວໄປແລ້ວ ກໍແປວ່າບັດນີ້ໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າລະກະເອົາລູກເອົາເ ຕົ້າມາຮຽນພາສາລາວ ວັດທະນະທຳລາວ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກທ່ານນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂຮງຮຽນຂອງພວກທ່ານນີ້ມີຄົນມາຮ່ຳມາຮຽນຫຼາຍບໍ່ ມີນັກຮຽນປະມານຫ້າຫົກສິບຄົນ ນີ້ແມ່ນພວກທີ່ວ່າຢູ່ ໃນຂົງເຂດ Sydney ຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າ ມາ ມາຈາກໄກກວ່ານັ້ນກະມີ ມາຈາກໄກມັນກະມາສົ່ງຍາກເນາະ ທຸກວັນເສົາ ແມ່ນສ່ວນມາກກໍມາຈາກຂົງເຂດໃກ້ໆນີ້ລະ ໃນອ້ອມແອ້ມຊິດນີນີ້ລະ ອື ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມາຮຽນໃນມື້ວັນເສົ ານີ້ນະ ແມ່ນວ່າຮຽນກັນຈັກຊົ່ວໂມງເນາະ ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມຮຽນພາສາລາວ ເລີ່ມຮຽນ ອັນນາ ອ່ານ ຮຽນຂຽນ ແລ້ວກະສ່ວນໜຶ່ງກໍເຂົາເຈົ້າກໍແບ່ງ ຫຼັງຈາກອັນນັ້ນລະ ເຂົາເຈົ້າກະແບ່ງໄປຮຽນ ອັນນາ ອັນນາ ວັ ດທະນະທຳ ຮຽນຟ້ອນ ຮຽນນາດຕະສິນ ອ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍແບ່ງກັນເປັນໝວດເປັນຫຍັງໄປ ເພາະວ່ານັກຟ້ອນນັກລຳຢູ່ໃນຊິດນີນີ້ ສ່ວນຫຼາຍກະໄດ້ເປັນອະດີດນັກຮຽນລາວລ້ານຊ້າງໝົດ ລະກ່ຽວກັບທີ່ວ່າການສ ອນນີ້ນະ ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ ຂ້ອຍກະຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນເອົາຈິງເອົາຈັງ ແບບທີ່ວ່າເປັນວິຊາຊີບແທ້ໆ ດຽວນີ້ນີ້ກໍຖາມວ່າ ພວກນາຍຄູຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າສອນພາສາລາວ ຫຼືວ່າສິລະປິນລະປະວັດທະນະ ທຳ ແນວໃດກະຢ່ານີ້ ເປັນນາຍຄູແທ້ບໍ ສຳລັບນາຍຄູສອນນັ້ນ ວັດທະນະທຳນັ້ນ ສອນຟ້ອນນັ້ນ ເປັນອາຈານນາດຕະສິນມາຈາກເມືອງລາວເຮົາພຸ້ນ ແລ້ວສຳລັບນາຍຄູສອນພາສານີ້ ເຂົາຕ້ອງໄດ້ໄປອັບເດດກັ ບ ອັນ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ Council of Ethnic School ມັນມີ 200 ກວ່າໂຮງຮຽນທີ່ເປັນ Member ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ສະມາຄົມລາວເຮົາກະເປັນສະມາຊິກໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນ ແຕ່ລະປີຕ້ອງມີຄອສ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງອັບເ ດດເລື່ອງວິຊາການ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄປຮຽນສຳລັບນາຍຄູ ນອກນັ້ນລະກະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຂອງຕຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບ Security ກ່ຽວກັບ Safety ຂອງເດັກນ້ອຍ ອືມ ທຸກຢ່າງນີ້ເປັນກົດເກນຂອງລັດຖະບານທີ່ເຮົາຕ້ອ ງປະຕິບັດ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າໄປຮຽນອັບເດດນະ ແມ່ນ ມັນອັບເດດຫຍັງແດ່ເນາະ ອັບເດດວິຊາສອນ ໂອ ອັບເດດວິຊາສອນ ອັນນ່າ Ethnic School Yeah ກະແປວ່າໄປອັບເດດ ປັບປຸງ ອັນນ່າ ວິຊາຊີບທີ່ວ່າຕົນມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມັນ ໃ ຫ້ມັນທັນການ ກັບ ກັບເວລານີ້ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເພາະວ່າໂຮງຮຽນເຮົານີ້ ທາງດ້ານວິຊາການ ອັນ ມັນຖືກ ອັນນ່າ ຄວບຄຸມຈາກ ອັນ Council of Ethnic School ເດ້ ກະແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນຄວບຄຸມ ແຕ່ວ່າຄັນເຮົາໄປອັບເດດນີ້ນາ ສຳລັບພາສາ ລາວແລ້ວເນາະ ສອນໃນຂັ້ນນີ້ນີ້ກະແມ່ນວ່າ ສະຫຼະອາ ປໍປາ ສະຫຼະອູ ປໍປູ ອັນ ແບບນັ້ນແບບນີ້ຊື່ໆ ມັນບໍ່ແມ່ນວິຊາທີ່ວ່າຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຫຼືມະຫາວິທະຍາໄລຈັ່ງຊີ້ນະ ລະໄປອັບເດດຫັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນກະຖືກຕ້ອງ ກັບພາສາລາວບໍ່ ຫຼືວ່າເປັນແນວໃດເນາະ ຄື ຄື ເຕັກນິກ ເຕັກນິກ with skill ໃນການສອນ ໃນການສອນໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢາກຮຽນບໍ ອັນນັ້ນອັນນີ້ໄປຕາມຫຼັກວິຊາຄູຫັ້ນລະ ອືມ ກະແປວ່າເຮັ ດ ເຮັດວຽກເອົາຈິງເອົາຈັງຢູ່ ດຽວນີ້ນີ້ຢາກຖາມວ່າ ພວກທີ່ວ່າມາສອນ ນາຍຄູນາດຕະສິນບໍ່ ຫຼືວ່າສອນຫຍັງກະຢ່າ ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກທ່ານນີ້ນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນເປັນແບບນີ້ເນາະ ບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍ ໄດ້ໄປອັບເດດ ກະແມ່ນວ່າເອົາຈິງເອົາຈັງ ຊິ ໄດ້ເງິນດາວເງິນເດືອນຫຼືບໍ່ເນາະ ໄທເຮົາບໍ່ມີເງິນເດືອນໃຫ້ ໄທເຮົາມີແຕ່ວ່າປັບໃຫ້ຄ່ານ້ຳມັນໄປມາ ອັນນີ້ກະເປັນໜ້າສັນລະເສີນຂອງຄູບາອາຈານທີ່ ທີ່ເສ ຍສະຫຼະມາແຕ່ປີ 1982 ເນາະ ບໍ່ໄດ້ເບ້ຍບັດເງິນເດືອນຫຍັງເໝີດ ແຕ່ວ່າເຮົາກະໃຫ້ຄ່ານ້ຳມັນໄປມາສອນຊື່ໆ ລະກະອຸປະກອນ ອາເຈີສອນເລັກໆນ້ອຍໆ ເຮົາກະຈ່າຍໃຫ້ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ເກີດມາຈາກນ້ຳໃຈອັນແທ້ ຈິງເດີ ນ້ຳໃຈອັນສູງສົ່ງ ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງຄ່າຕອບແທນເປັນເງິນ ເປັນເງິນເປັນທອງຫຍັງໝົດ ເພື່ອຄວາມເປັນລາວ ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນລາວຂອງເຮົາໄວ້ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເທົ່ານັ້ນ ກະແ ປວ່າແມ່ນອາສາສະໝັກແທ້ໆລະເນາະ ແທ້ໆ 100% ເລີຍ ແທ້ໆ ບໍ່ມີເງິນ ບໍ່ມີທອງ ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ວ່າກະອົດທົນ ທຸກວັນເສົາເດ້ ທຸກວັນເສົາ ບາງຄົນກະພາລູກພາຜົວໄປຊັອບປິງ ແຕ່ພວກນີ້ຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນ ພ ວກນີ້ຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນ every Saturday ທຸກວັນເສົາ ອື ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກະບໍ່ ບໍ່ແມ່ນຈົ່ມງ່ອຍໆໄດ້ບໍ ບໍ່ ເຂົາເຈົ້າກະມ່ວນຊື່ນຢູ່ໄດ໋ ລະຍາມ ຮອດຍາມເຮັດບຸນມາ ກະເອົານັກຮຽນມາຟ້ອນ ເມື່ອເວລາເຮັດບຸນປີໃໝ່ ຕ້ອນຮັ ບແຂກລັດຖະບານ ເຮົາກະເອົານັກຮຽນມາຟ້ອນ ແຕ່ລະລຸ້ນລະລຸ້ນ ຜູ້ເລັກຜູ້ນ້ອຍ ຜູ້ຟ້ອນຖືກ ບໍ່ຟ້ອນບໍ່ຖືກ ມັນກະເປັນການຮຽນໄປຄືຫ້ອງ ປໍປ່າ ປໍໜຶ່ງ ປໍສອງ ບ້ານເຮົານີ້ແຫຼະເນາະ ແລ້ວບາດນີ້ເຮົາກະມ່ວນຊື່ນ ເບິ່ງລູກເບິ່ງຫຼານ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຮຽນຮູ້ ແທນທີ່ເຮົາຊິເບິ່ງຕັ້ງແຕ່ພວກຫົກ ຫ້າຫົກສິບປີຟ້ອນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຟ້ອນເປັນແລ້ວ ມັນກະ ມັນກະເປັນຕາເບິ່ງຮູບໜຶ່ງ ໃນຖານະວ່າເຮົາ ອັນນ່າ ສິດສອ ນຜູ້ອື່ນ ມັນກະມີໜຸ່ມນ້ອຍເຂົ້າມາ ມັນກະເປັນຕາເບິ່ງອີກຕື່ມຮູບໜຶ່ງ ເປັນຕາໜ້າອອນຊອນ ອາ ກະແປວ່າໂລງລຽນຂອງພວກທ່ານນີ້ມີນາຍຄູອາສາສະໝັກແທ້ໆ ແລະກະມີນັກຮຽນ ນັກສຶກສາທີ່ວ່າໄປຮ່ຳໄປຮຽ ນ ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າແນວໜຶ່ງ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ ຢູ່ທີ່ຊິດນີເນາະ ຫຼືວ່າລັດ New South Wales ນີ້ ມັນກະມີພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຫຼືວ່າຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍທີ່ມາຈາກພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ທີ່ວ່າແມ່ນຄົນອີ່ຫຍັງກະຢ່ານີ້ ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າກໍສະໜັບສະໜູນໂລງລຽນນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອາ ເຮົາກໍໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳເຂົາເຈົ້າຢູ່ ຄືແຕ່ລະປີທີ່ເຮົາຈັດງານຂຶ້ນ ເພື່ອຫາເງິນມາອູ້ມຊູໂຮງຮຽນ ເປັນຄ່າເຈ້ຍຄ່າສໍ ຄ່ານ້ຳມັນລົດນາຍຄູ ນີ້ ເຮົາກໍໄປເຊີນເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມາຢູ່ ແລ້ວຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ເຊິ່ງ ອັນນ່າ ເຫັນຄວາມດີຄວາມງາມຂອງນັກອາສາສະໝັກ ເຫັນລູກເຫັນຫຼານໄດ້ຮຽນ ເຂົາເຈົ້າກໍມາ ແລະເຂົາເຈົ້າກ ະເຮັດ donation ເຂົາເຈົ້າກໍ ອັນນ່າ ມີການສະໜັບສະໜູນກວ້າງຂວາງຢູ່ ພວກທີ່ວ່ານາຍຄູນີ້ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ຄືຊິແມ່ນ 50 ຂຶ້ນໄປ ແລະເປັນອາຍຸຂັ້ນຕ່ຳ ມັນ ຖ້າຫາກວ່າພວກນີ້ເຊົາເຮັດ ຫຼືວ່າເມື່ອຍແລ້ວ ຢາກໄປພັກຜ່ອນຊີ້ ໃນອະນາຄົດນີ້ພວກທ່ານຊິມີນາຍຄູມາທົດແທນພວກນີ້ຫຼືບໍ່ ອາ ດຽວນີ້ເຮົາສົ່ງຜູ້ໜຸ່ມຜູ້ນ້ອຍອາຍຸ 30 ປາຍນີ້ໄປ take uni course ສອງສາມຄົນແລ້ວໃດ໋ ອັນ ທ່ານເວົ້າວ່າສົ່ງໄປນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນໃຫ້ທຶນການສຶກສາໄປບໍ ຫຼືວ່າແບບໃ ດເນາະ ອາ ມັນ ມັນມີ course ຕ່າງຫາກ ແຕ່ວ່າທາງສະມາຄົມເຮົາກໍເສຍ fee ເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນທຸກວັນເສົານີ້ ປະມານ ເກົ້າອາທິດ ສິບອາທິດນີ້ລະ ສຳລັບ course ແບບນີ້ນະ ໂອ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແຕ່ ວ່າຊ່ອຍເສຍຫຼັກ ຄ່າຫຼັກສູດຫັ້ນແມ່ນບໍ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແລະກະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນມາ ເຂົາເຈົ້າໄປຮຽນມາ ເຂົາເຈົ້າກໍໄປຮັບໃຊ້ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຕຽມຜູ້ໜຸ່ມຜູ້ນ້ອຍໄປ ໄປເລື້ອຍໆແລ້ວ ເພາະວ່າຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ກະອິດເມື່ອຍ ແລະກະເຖົ້າແກ່ໄປນຳເນາະ ບໍ່ແມ່ນວ່າອິດເມື່ອຍ ແລະຕາຍໄປນຳ ຫັ້ນແຫຼະ ຄັນຊິເວົ້າ ກໍມັນຕ້ອງມີຜູ້ໜຸ່ມຂຶ້ນແທນ ເຮັດຫຍັງກະດາຍ ຖືກຕ້ອງ ຖືກຕ້ອງ ອັນນັ້ນເຮົາບໍ່ໄດ້ປະ ໄລຈັກເທື່ອ ດຽວນີ້ມີສອງສາມຄົນໄປຮຽນຈົບມາແລ້ວ ຜູ້ໜຶ່ງກຳລັງຮຽນຢູ່ ອີກຕື່ມສອງຄົນດຽວນີ້ ແລ້ວໃນເວລານີ້ນະ ຢາກ ຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍທີ່ວ່າເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈພາສາລາວເຮົາ ຫຼືວ່າສະມາຄົມ ຫຼື ວ່າອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືວ່າໂຮງຮຽນສອນພາສາລາວພວກທ່ານກະດີນີ້ ແມ່ນວ່າໃນເວລານີ້ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ນີ້ນະ ມັນມີລາຍການໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ SBS National Language Competition 2019 ທີ່ວ່າມີລາງວັນໃຫ້ເປັນໄລຍະໆ ທີ່ວ່າແຈ ກຢາຍໂມງ Apple ແລະກະ ອັນນ່າ ໃນທີ່ສຸດຫັ້ນກະຊິມີລາງວັນອັນສຳຄັນໃນບັ້ນທ້າຍຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າມັນເລີ່ມຂຶ້ນມາແລ້ວ ແລະກະຊິປິດລົງໃນວັນທີ 27 ເດືອນກັນຍາປີນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ວ່າຮຽນພາສາຕ່າງດ້າວນີ້ ຄື ລູກສິດຂອງໂລງລຽນພາສາລາວຂອງພວກທ່ານຫັ້ນ ມີສິດເຂົ້າແຂ່ງຂັນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ລູກສິດຂອງພວກທ່ານນີ້ ມີຈັກຄົນເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ຫຼືວ່າມີເຈດຕະນາຢາກຢາກມາແຂ່ງໃນລາຍການຂອງ SBS ນີ້ ຕ ອນນີ້ ຕອນນີ້ທາງຄະນະອຳນວຍການສະມາຄົມນີ້ ຍັງບໍ່ໄດ້ລັບຂ່າວຄາວຫຍັງກ່ຽວກັບ competition ໂຕນີ້ເທື່ອ ແນ່ນອນແລ້ວ ຖ້າເຮົາໄດ້ລາຍລະອຽດ ລະເຮົາກະຕ້ອງສົ່ງລູກສິດເຮົາເຂົ້າໄປແຂ່ງເນາະ ອັນ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່ າເຮົາຍັງມີເວລາພໍຊິສົ່ງລູກນັກຮຽນເຮົາເຂົ້າໄປຢູ່ ອັນນ່າ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ລາຍລະອຽດຄັກແນ່ເທື່ອວ່າຄວນຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ແຕ່ວ່າ ຄັນ ຄັນເວົ້າແບບເຜີນໆນີ້ ກະແປວ່າຟັງລາຍການພາສາລາວນີ້ ກະແປວ່າ ຮູ້ວິທີການເລັກໆນ້ອຍໆ ລະກະຄັນບໍ່ຮູ້ ຫຼືວ່າຢາກຮູ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ກະເຂົ້າໄປເວັບໄຊຂອງ SBS Radio ລະກະຊອກເບິ່ງ SBS National Language Competition 2019 ລະກະຊິເຫັນລາຍລະອຽດ ຄັນເຮົາເວົ້າແບບເຜີນໆນີ້ ກໍເວົ້າແບບສັ້ນໆໃນເວລານີ້ນີ້ແ ມ່ນວ່າ ວິທີການເສັງກັນນັ້ນ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າໄປປະກວດແບບທີ່ວ່າ ປະກວດນັກຮ້ອງ ຫຼືວ່ານັກແຕ່ງກາບກອນ ເອົາຈິງເອົາຈັງດອກວ່າ ມັນ ມັນ ມັນ ມີແຕ່ວ່າປະກອບໃບຄຳຮ້ອງ ລະກະຂຽນເລັກໆນ້ອຍໆ ກ່ຽວກັບ ວ່າດ້ວຍເຫດໃດ ຈຶ່ງຮຽນພາສາລາວຫັ້ນ ລະກະອັນນັ້ນອັນນີ້ ລະກະສົ່ງໄປ ລະກະຜູ້ໃດຂຽນດີ ມີເຫດຜົນດີ ກະຊິໄດ້ລາງວັນໃນບັ້ນທ້າຍຫັ້ນລະ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍນີ້ແມ່ນວ່າໄດ້ລາງວັນ ໄດ້ຮັບໂມງແອັບເປິນນີ້ເປັ ນປະຈຳ ລະຂະເຈົ້າແຈກຢາຍຫັ້ນນະ ອັນນັ້ນອັນນີ້ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີ ຊິມີເດັກນ້ອຍລາວ ຫຼືວ່າຄົນລາວທີ່ວ່າເຖົ້າກໍຢາກຮຽນພາສາລາວຈັ່ງຊີ້ ກໍ ກໍມີສິດເຂົ້າແຂ່ງຂັນໄດ້ນີ້ ແມ່ນວ່າ ກໍຂໍໃຫ້ສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາລີນີ້ ຮຽນຮູ້ ລະກະຊາບໄວ້ ລະກະພະຍາຍາມເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ເພາະວ່າມັນຊິປິດລົງໄປໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ ປີນີ້ນີ້ຫັ້ນນະ ຖ້າວ່າພວກທ່ານຊາບແລ້ວນີ້ ພວກທ່ານຊິກະວ່າ ຊິ ຊິມີເດັກນ້ອຍລາວ ຫຼືວ່ານັກຮຽນ ຂອງພວກທ່ານນີ້ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຈັກຜູ້ຈັກຄົນ ກະຕວງໄດ້ບໍ່ເນາະ ອັນ ເຮົາຍັງເວົ້າບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຖ້າເຮົາໄດ້ລັບລາຍລະອຽດ ອ່າ ມື້ອື່ນມື້ຮືນີ້ແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີນັກຮຽນເຮົາ ເຂົ້າໄປ ອັນນະ ແຂ່ງຂັນ ເພາະວ່າເຮົາກະເປັນໂຮງຮຽນມາດົນແລ້ວເດ້ ແລ້ວການແຂ່ງຂັນນີ້ ມັນກະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ມັນກະເປັນເລື່ອງທີ່ເຮົາສາມາດໄປແຂ່ງໄດ້ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າລັບລອງວ່າ ເຮົາຕ້ອງມີ ນັກຮຽນເຮົາໄປແຂ່ງຂັນນຳ ທີ່ພະຍາຍາມໃຫ້ຄົນລາວເຮົາໄດ້ມີ ໄດ້ມີ ອັນນ່າ ໜ້າມີຕາຢູ່ໃນ ອັນນ່າ ວົງການໂຕນັ້ນລະ ແຕ່ວ່າ ຢາກ ຢາກໃຫ້ຊາບວ່າ ຫາກວ່າຢາກຊາບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນພາສ າຂອງ SBS ນະ ກະ search ຢູ່ Google ຫຼືວ່າອິນເຕີເນັດ ເບິ່ງວ່າ SBS National Language Competition 2019 ກະຊິເຫັນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຫຼືວ່າເຂົ້າໄປ www. SBS ລະກະເບິ່ງ Radio ລະກະຊອກເບິ່ງລາຍລະອຽດ ກະຊິຮູ້ດອກວ່າ ໂອເຄ ໂອເຄ ຄືຊິເຮັດໄດ້ຢູ່ດອກ ແລະ ຄຳຖາມອັນສຸດທ້າຍນີ້ ຢາກຖາມວ່າ ໂລງລຽນພາສາລາວຂອງທ່ານນີ້ນະ ທີ່ວ່າມີຊີວິດຊີວາ ຫຼືວ່າຄົງຢູ່ມາດົ ນນານເຕີບແລ້ວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໃນອະນາຄົດນີ້ ມັນ ມັນຊິໝັ້ນຍືນໄປຮອດໃສເນາະ ໃນອະນາຄົດນີ້ ໂຮງຮຽນນີ້ຍິ່ງຊິມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປ ເພາະວ່າຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ວ່າຮຽນຈົບຢູ່ນີ້ ຮຽນຈົບຢູ່ປະເທດນີ້ໄປເຮັດກ ານ ເຂົາຕ້ອງຖາມຫາ second language ເຂົາຕ້ອງຮັບ ຖາມຫາ special talent ເຂົາຕ້ອງຖາມຫາອັນນັ້ນອັນນີ້ hobby ເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ ກວ່າກິນລາວບໍ ອານາດ ເວົ້າພາສາລາວບໍ ມີຫຍັງ ນີ້ມັນມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ວຽກງານໃນອະນາຄົດ ເພາະສະ ນັ້ນແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນຈຸດໃດທີ່ວ່າຊິພາໃຫ້ໂຮງຮຽນນີ້ຢຸດລົງ ມີແຕ່ຊິກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນພາສາລ າວຂອງພວກທ່ານນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂໍຂອບໃຈ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ